ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໄຟໄໝ້ປ່າ ໄໝ້ບ້ານ ໄໝ້ເຮືອນ ອັນໃດກະຢ່າ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມຈິບຫາຍວາຍວອດເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ໄຟປ່າເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແວດລ້ອມໃນດອນໃຫ ຍ່ຈິງໂຈ້ມາແຕ່ໃດໆພຸ້ນ ແຕ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມັກຈະມີໄຟປ່າ ສຳລັບປີນີ້ 2019 ໄຟປ່າກໍເລີ່ມກໍ່ເຫດການຕ່າງໆຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໃນລັດ Queensland ແລະ New South Wales ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ຕາເວັນຂຶ້ນທ້ອງຟ້າອາກ າດໃນເວລາປະມານ 6 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ລັບດິນໄປໃນເວລາປະມານ 6-7 ໂມງແລງ ແລະ ໃນບໍ່ຊ້າ 9 ໂມງຄ່ຳມັນກໍຍັງບໍ່ມືດເທື່ອ ນີ້ແມ່ນກະທັ້ງມີການບິດໂມງໄວໄປໜ້າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກໍຕາມແຕ່ ເວົ້າເຖິງລັດ Victoria ດອກ ຫວາ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ລັດ Tasmania ທີ່ເປັນເຂດແດນໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຖືກບອກເຕືອນໃຫ້ຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ຍາມທີ່ຈະມີໄຟປ່າຂອງປີນີ້ ພາກຕາເວັນອອກຂອງຝັ່ງທະເລຂອງລັດ Tasmania ແຫ້ງແລ້ງແທ້ໆ ຢູ່ແລ້ວ ສຳລັບປີນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂດຊົນນະບົດ Tasmania ຖືກນາບຂູ່ໂດຍການທີ່ຈະມີໄຟປ່າ ແຕ່ນະຄອນຫຼວງ Hobart ຂອງລັດ Tasmania ກໍຖືກນາບຂູ່ນຳ ໃນປີ 2013 ເມື່ອເມືອງ Dunalley ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງ Tasmania ຖືກໄຟປ່າເຜົາ ຜານ ແມ່ນວ່າບ້ານເຮືອນຕ່າງໆບໍ່ຫຼຸດ 60 ຫຼັງດັບສູນໄປ ຮ່ວມດ້ວຍໂຮງຮຽນປະຖົມດ້ວຍ

ມັນເປັນດັ່ງຈັກໃຫຍ່ຂອງເຮືອບິນອາຍພົ່ນລົງມາຈາກເທິງດອຍນັ້ນ ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງໄຟປ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານ Griffith ມີເວລາພໍແຕ່ປົບຫຼົບໜີໄປກັບຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ it was uh, washing on the line. and that was it. that was all we had left. It was um it was amazing how how everything just ມັນບໍ່ເຫຼືອຫຍັງ ເຄື່ອງຂອງຕາກຢູ່ ມັນເປັນແບບນັ້ນ ແລະ ມີແຕ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຫຼືອຢູ່ ມັນອັດສະຈັນທີ່ສິ່ງຕ່າງໆເປັນພຽງແຕ່ລຸກເປັນຟືນເປັນໄຟຂຶ້ນ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຮ້ ອນທັງໝົດ ສະພາບຄວາມຮ້ອນ ຄວາມແຫ້ງ ແລະ ລົມ ເຮັດໃຫ້ເປັນພາຍຸໄຟອັນຮ້າຍແຮງໃນເດືອນມົກກະລາປີ 2013 ນັ້ນ ບັດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Tasmania ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັ ງຫຼາຍບອກເຕືອນວ່າ Tasmania ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະມີໄຟປ່າລຸກລາມໃນປີນີ້ 2019-2020 ທ່ານ Andrew Watkins ຜູ້ນຳຂອງການກະຕວງອາກາດໄລຍະຍາວຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ເວົ້າວ່າ

ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈາກແຕ່ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງໄປຮອດຍາມຮ້ອນ ພວກທ່ານກຳລັງບອກເຕືອນປະຊາຊົນທັງຫຼາຍວ່າ ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະເກີດໄຟປ່າໃນ Tasmania ກິດຈະການດັບເພີງ Tasmania Fire Service ຮັບຮູ້ວ່າໄຟປ່າທີ່ລຸກຂຶ້ນໃນບາງເຂດຂອງພາກຕາເວັນອອກຂອງ Tasmania ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາທີ່ຈະຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມການຈະດັງຟືນດັງໄຟຈຸດນັ້ນຈຸດນີ້ ຄືຕ້ອງມີອະນຸຍາດ ທີ່ຮຽກກັນວ່າ Fire Permit ຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ກໍມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໄຟປ່າ ຈົ່ງຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ໄຟປ່າໄວ້ ເມື່ອທີ່ວ່າມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບໄຟປ່າຕາ ມພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Tasmania ແມ່ນວ່ານະຄອນໂຮບາດ ເມືອງເອກຂອງລັດ Tasmania ກໍຈະບໍ່ປັດສະຈາກຈາກໄຟປ່າໄດ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍຢ້ານກົວວ່າມັນສາມາດມີໄຟປ່າອັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ທີ່ຈະຄ້າຍຄຽງກັນກັບໄ ຟປ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ເດືອນກຸມພາ ຂອງຄາວປີ 1967 ໄຟປ່າ 1967 ນັ້ນ ສັງຫານຄົນເຖິງ 62 ຄົນ 900 ຄົນບາດເຈັບ ແລະ 7,000 ຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ກິນ ທັງກໍເຜົາຜານດິນດອນຕອນຫຍ້າຕ່າງໆໄປເຖິງຫຼາຍ 10,000 ເຮັກຕາ ຍານາງ Anna Reynolds ເຈົ້າ ກຳແພງເມືອງນະຄອນໂຮບາດເວົ້າວ່າ

ໃນປ່າທີ່ຈະເກີດເປັນຟືນເປັນໄຟໄດ້ ແລະ ແປງຊ່ອງເພື່ອເຂົ້າໄປດັບເພີງໄຟປ່າ ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງປີ 2018 ພົນລະເມືອງຂອງລັດ Tasmania ມີເຖິງ 520,830 ຄົນ ສາດສະດາຈານ ເດວິດ ບຣາວແມນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານໄຟປ່າ suburbs and people in those suburbs are interdigitating into the bush

ເມື່ອທີ່ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ການດັບເພີງມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ມາແຕ່ປີ 1967 ແມ່ນວ່າພົນລະເມືອງໂຮບາດບັດນີ້ມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ການທີ່ບ້ານເມືອງເຕີບໂຕຂຶ້ນຫຼາຍ ໝາຍເຖິງວ່າຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ກິນໃກ້ກັບປ່າ ທ່ານ Scott Griffith ທີ່ເຄີຍສູນເສຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ແກ່ໄຟປ່າມາແລ້ວ ເວົ້າວ່າໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ທ່ານຈະຢູ່ໃນທ່າທີຕຽມພ້ອມສະເໝີ ແລະ ກໍແນະນຳໃຫ້ຄົນອື່ນຢູ່ໃນທ່າທີຕຽມພ້ອມສະເໝີດ້ວຍ ທ່ານເວົ້ າວ່າ
ໃນທີ່ສຸດ ຢ່າເປັນພະເອກ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ວັດຖຸ ມັນເປັນພຽງແຕ່ບ້ານເຮືອນຊື່ໆ ນີ້ອັນໝາຍຄວາມວ່າຊີວິດມີຄຸນຄ່າກວ່າ ກ່ຽວກັບໄຟປ່າມີຢູ່ວ່າ ໃນອະດີດຜ່ານມາບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ຄົນທີ່ມີເລືອດລາວ ເຊື່ອມປົນຄົນໜຶ່ງກໍສູນເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນໄຟປ່າອັນໂຫດຮ້າຍອັນໜຶ່ງ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ